ເອົາ ດຽວນີ້ຣັດເຊຍມັນບໍ່ ມັນກຽມທະຫານມາປ້ອງກັນຕໍ່ສູ້ຄືນຫັ້ນນ່າ ໂອ້ຍ ມື້ນີ້ກະເຮົາເຫັນເບິ່ງຂ່າວນ່າ ພວກສະຫະປະຊາຊາດ ໄບເດັນ ມັນກະໄປເວົ້າຢູ່ໃນ ມັນກະເວົ້າເບີດເສີຍນີ້ແຫຼະ ເອີ ປີນີ້ເບີດປີນີ້ ບໍ່ມີ ແວວດອກ ປີໜ້າກະເບິ່ງໄປອີກ ຈັກຊິຮອດປີ ຫຼືວ່າຮອດກາງປີ ດຽວນີ້ນັ້ນຣັດເຊຍມັນນາບຂູ່ມີແຕ່ວ່າລະເບີດນິວເຄຼຍ ມັນ ຄວາມໝາຍຂອງມັນຫັ້ນ ດຽວນີ້ມັນທ້ອນໂຮມເອົາທະຫານ ກຽມພ້ອມທະຫານ ເອົາຄົນເ ດ້ ເອົາຄົນຜູ້ສອກຜູ້ຊາຍ ພວກຂອງທະຫານນັ້ນ ກຽມເພາະທະຫານມັນບໍ່ພຽງພໍດຽວນີ້ ອາວຸດມັນກະບໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ວ່າມັນຖອຍ ດຽວນີ້ຢູເຄຣນມັນດູໄປເລື້ອຍໆ ຍຶດເອົາຄືນບັກຫຼາຍໆເຕີບລະ